جنهن کي الله تعالي هدايت ڪونه ڏني، آخر ۾ فرمايائين ته، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور جنهن کي الله تعالي وٽان نور نصيب نه ٿيو، نه مليو، ان جي لاء ڪو نور ڪونهي، ان لاء ڪا هدايت ڪونهي. ۽ ان کان اڳ ۾ جيڪا آيت هئي نور جي پنجٽيهين نمبر آيت، ان ۾ الله تعالي فرمايو ته جنهن کي اسان هدايت ڪيون ٿا، ان کي الله تعالي جو نور ملي ٿو.

جي تفسير جي جي حوالي سان ڳالهه ڪئي آهي ته يهدي الله لنوره من يشاء هن جيڪو جمهور آهن مفسر اهي چون ٿا ته جنهن کي الله تعاليٰ چاهي تنهن کي هدايت ڏئي ٿو الله تعاليٰ پر پوء زمخشري آهي پنهنجو متز معتزلي آهي ۽ پنهنجو محمد اسد به جيڪو آهي ويچارو آهي پنهنجو يهودي منجهان مسلمان ٿيو الحمد لله مطلب ته ان جو فڪر جيڪو آهي سو معتزلن جهڙو آهي ان ڪري ڪي ماڻهو ان کي پسند ڪن ڪونه ٿا ڪن پر ان جي تفسير پڙهڻ کپي جيڪي عالم آهن اهي پڙهن اهي ڀلي اهو چوي ٿو ته جي جيڪو ماڻهو چاهي ٿو ته مونکي ملي ته پوء ان کي ملي ٿو ان مطلب ته ماڻهو جي چاهت جيڪا پر الله تعاليٰ ٻئي هنڌ فرمايو ته وما يشاء الا من يشاء الله نٿا ڪجهه چاهين سواء ان جي جيڪو الله چاهيندو ته جڏهن الله تعالي چاهيندو ته پوء ماڻهو چاهيندو مطلب ته اهو هڪڙو بحث آهي ته پهرين آنو ٿيو يا پهرين بيدو ٿيو يا پهرين ٻچو ٿيو يا پهرين ڇا ٿيو پهرين رات ٿي يا پهرين ڏينهن ٿيو ته مطلب ته جڏهن الله تعاليٰ چاهيندو ته هن کي هدايت ملندي ان ڪري جو سوره تغابن الله تعاليٰ فرمايو ته پنهنجو لکي ڇڏيو اسان جڏهن خلق ڪيوسون يعني يوم ازل پهرين ڏينهن تي جيڪو ان ڏينهن اسان لکي ڇڏيو سڀ ڪنهن جو ته هي ائين ٿيندو هي ائين ٿيندو هي ڪافر ٿيندو هي مومن ٿيندو پوء جيڪو الله تعاليٰ چاهيندو ته هن کي هدايت ملي ان کي هدايت ملندي هن سورت نور منجهه اهو اها ڳالهه به اچي ٿي پر بهرحال پوء ٻئي خيال آهن پوء جنهن کي جيڪا ڳالهه وڻي هاڻي اچون ٿا هن منجهه فرمائي جيڪي پنجٽيهين آيت هئي نور جي ڇٽيهه ۽ ستٽيهه ۽ اٺٽيهه وري انهي جي ته هو ڪٿي ٿيندو مطلب ته بيتن گهر جيڪي آهن ڪهڙا به گهر آهن مسجدون آهن يا ماڻهن جا گهر آهن يا ماڻهن جون دليون آهن اها بيت آهي اها ڳالهه ٿي ڄڻ پهرين آيت ۾ في بيوتن واري ۾ ڇٺين آيت ۾ ان کان پوء ستين آيت ۾ اهو ته ماڻهن کي جيڪو پنهنجو واپار ۽ پنهنجو ڏي ڏيتي ليتي جيڪا آهي سا نٿي روڪي الله جي ذڪر کان الله جو ذڪر جيڪو آهي سو قائم رهي ٿو دل بايار دست باڪار اها جيڪا ڳالهه آهي ان ۾ جي اچي ٿي وڃي ان کان پوء فرمائي ته پنهنجو

هاڻي ڪافر جي اعمال جو. ڪافر جيڪي آهن ٻن قسمن جا ان ڪري هي جيڪي آهي پنهنجو مثال جيڪي آهن سي به ٻه آهن ٻن قسمن جا آهن مختلف هڪڙو اهي ماڻهو آهن جيڪي عمل جيڪي آهن سي انهن جا ابتا سبتا مون کان ئي وڌي جڏا يا مون جهڙا ماڳهين پر پنهنجو لڇڻ انهن جا اهڙا پنهنجو پر پوء ڀائين ٿا ته اسان کي ثواب ملندو، اسان کي هي ٿيندو، اسان کي جنت ملندي، اسان کي هي ٿيندو. انهيء جو ڄڻ مثال پهرين هن ۾ اچي ويو ته هو ڀائيندو ته اوهو هو جيڪو آهي سو پاڻي آهي، يعني اهو منهنجي لاء ڪا چڱائي آهي جيڪو آئون ڪم ڪريان ٿو، يحسبون انهم يحسنون صنعا الله تعاليٰ فرمايو ته سمجهندا ته اسان ڏاڍو ڪو سٺو ڪم ڪريون پيا، پر اهو بڇڙو ڪم هن جيڪو الله تعاليٰ کي مقبول ناهي، الله تعاليٰ وٽ انهيء ڪري پنهنجو. هو سمجهندا ها ته واهه واهه اسان سائين اهڙو ڪم ٿا ڪريون پيا جو وڃي ٿيا خير پنهنجو ڀلو ڪم لڳو پيو آهي اسان جو بس اسان جنت ۾ وياسون ئي وياسون ٻيا ڀلي ڀڄي ٿي پري اسان کان سمجهو اسان وڃون ٿا جنت ۾ هاڻي ان جو ڪم وري الله تعالا چئي ٿو ان جو ته رڃ وانگي آهي رڻ پٽ وانگي سراب وانگي آهي جڏهن اتي وڃن ٿا جڏهن پهچندا هو ڀائيندا جتي منزل هئي پاڻي هو اتي ته پاڻي هو ئي ڪونه ڪو هن جي اک جو ڌوڪو هيو، اهو سراب هو، Mirage هيو، Delusion هيو، پنهنجو نظر جو ڌوڪو، هن جو خيال جو هن جو هيو، فڪر جو ڌوڪو هيو ته ڀئي ڪهڙي ڳالهه، بصيرت ۽ بصر جو ٻنهي جو، اک ۽ اندر جي اک جيڪا آهي، انهي ٻنهي جو ڌوڪو ٿيو، ڇو جو هن نه سمجهيو ته اها ڳالهه ڪهڙي آهي، پهريون مثال اهو، پاڻ اڳ ۾ ڪڏهن هي ڳالهه ڪئي سون،

اسان کي پناهه ۾ ۾ رکي الله اسان کي هنن منجهان نه ڪري لا حول ولا قوت الا بالله ڏسي ته ڪجهه ڪونه مطلب رڳو رڃ هو سو جيڪو ترورا هيا اکين جا مطلب ته ماڻهو کي سمجهي ته لڏن پيا پاڻي پيو لڏي ترورا پيا لڏن جو رڻ پٽ جو جو رڻ پٽ ۾ ۾ جڏهن روشني پئي ٿي ته ماڻهو ڀانئي ٿو ته اهو پاڻي آهي شايد ووجد الله عنده

الله تعاليٰ جو ڪمال ڏٺائين، الله تعاليٰ جو معجزو ڏٺائين، الله تعاليٰ جو سزا ڏٺائين، جيڪا جزا ڏٺائين، جيڪو هن کي ملڻي پنهنجي سندس اعمالن جي اها ڏٺائين، اهي مطلب اهو ٿيو الله الله لڌائين معنيٰ الله کي الله لڌائين پيو رڻ پٽ معجزو الله لڌائين هاڻي اهو مطلب ته الله لڌائين ان معنيٰ ۾ معنيٰ ته الله جو جيڪو ڏمر هو يا جيڪو غضب هو يا جيڪو سو لڌائين اتي حاصل ڪيائين پاتائين. وجد الله عنده فوفاه حسابه الله تعالي ان کي حساب پورو ڪري ڏنو اللهم صلي الله تعالي معاف ڪري پنهنجو اسان جو حساب سولو ڪري يا رب يا الله اللهم سهل ويسر ولا تعسر علينا يا رب اللهم سهل ويسر ولا تعسر علينا يا رب حساب پورو حساب پورو نه کپي ڀئي آئون اهڙا ئي عمل ڪيا آهن منهنجي عملن جو حساب ڪٿي آهي يا رب پنهنجي حديث شريف ۾ جيڪو اچي ٿو حديث قدسي ۾ جتي هڪڙو بني اسرائيل جي قوم جا ڪو ماڻهو هو ان اسي ورهيه جيڪو آهي سو پنهنجي الله تعالا جي خدمت ڪئي نوڪري چاڪري ڪئي نوڪري ڪئي عبادت ڪئي مطلب ته تقوا پرهيزگار ٿي هو رهيو پر هن کي ڄڻ دل ۾ جو هيو ته پنهنجو آئون آئون پنهنجو ويندس جنت ۾ منهنجي عملن جي ڪري پوء الله تعاليٰ ان زماني جو ڪو نبي هو هن جي ٿرو وايا معرفت هن جي هن کي ڏياري موڪلي نياپو الله تعاليٰ چي هن کي چئو ته تو ڪم ته گهڻئي ڪيا آهن پر اهي مون کي قبول ڪونهن پر آئون پنهنجي فضل سان توکي جنت ۾ موڪليندس ته اهو ڪاوڙجي پيو مولا هي جيڪو منهنجو روڪو هو صفا چٽ چي يار ربا مون هيڏي محنت ڪئي آهي هيڏي ڳالهه ڪئي آهي هيڏي ڳالهه ڪئي آهي ۽ پنهنجو مون کي تون وري اهو پنهنجي عملن جي ڪري منهنجا عمل جيڪي آهن سي تون انهن جي ڪري مون کي موڪل ڪيئن تنهنجو فضل وري ڪيئن چيو فضل الله تعاليٰ چيو ٺيڪ آهي ڏسون ٿا هن کي ڇا ٿو ٿئي پوء چي هن کي ڏند ڏاٺ ۾ سور ٿي پيو ڏند ۾ ٿي پيو سور چي هاڻي واهه وڪيل کي هن کي ڇا چئبو آهي ڊاڪٽر کي طبيب کي هن کي حڪيم کي هن کي سڀني کي ڏند جو سور جيڪو آهي سو هن جو لهي ڪون پيو پوء هو الله تعاليٰ کي ٻاڏائي چيائين ته يا رب مون کي هي سور لاهي منهنجو پوء الله تعاليٰ اهو جيڪو نبي ان زماني جو هو ان جي ٿرو هن کي چوائي موڪليو چي هاڻي ڀلا ائين ڪر جو اهي سڀ جيڪي تو اسي ور سالن جي عبادت ڪئي آهي اها تون مون کي پنهنجو ڏي ان جي عيوض تنهنجو ڏندي جو سور لاهيندس ته اها عبادت مون کي سڄي اها ڏي، مطلب برباد ٿي وئي، ضايع ٿي وئي اها، رائيٽ آئوٽ ڪري ڇڏ. چئبو آهي فلاڻو اسان رائيٽ آئوٽ ڪري ڪتاب ڪتاب جا، چيو بابا هي اسان رائيٽ آئوٽ ڪري ڇڏيوسون، بس ٺيڪ آهي رائيٽ آئوٽ ڪري ڇڏ ته پوء آئون تنهنجو ڏند جو سور لاهيندس. چي يارب آئون رائيٽ آئوٽ ٿو ڪري ڇڏيان مون کي کپي ڪونه، منهنجو رڳو ڏند جو سور لاهه بس. پوء هاڻ ان ڏند جو سور به لٿو، پوء وري ان کي نياپو ڏياري موڪليائين، چيائين، هاڻ تنهنجي ڳالهه پنهنجي اسي ورهيه جيڪي آهن، سي منهنجي هڪڙي نعمت يعني جيڪا صحت آهي توکي مون ڏني آهي، انهيء جو ئي بدلو ڪونهي. مون توکي اکيون ڏنيون آهن، مون توکي ڏند ڏنا آهن، مون توکي هي سڄو سسٽم ڏنو آهي، تون هلين ٿو، گهمين ٿو، ڦرين ٿو، هي سڄو منهنجي مطلب نعمتن جي ڪري کائين ٿو، پئين ٿو، اٿين ٿو، ويهين ٿو، هي اسي ورهيه تنهنجا ۽ ان کان اڳ ۾ جيڪو عبادت کان اڳ ۾ جيڪي سال گذريا سؤ سال جو الاء ڪيترن سالن جو ٿي ويو هوندو چي هي سڄي زندگي مون تنهنجي جيڪا پرگهور ڪئي آهي تنهنجو ڏٺو آهي ۽ تون هاڻي مون کان حساب ٿو ڪرين اللهم صلي علي سيدنا محمد منهنجي ناني جو دڪان پوء منهنجو

چئي پيو ته سڄو ڏينهن ويٺو منهنجي دڪان مان تون کائين ٿو اهو تو کي آهي ڪونه ڪو ياد هاڻي تنهنجي پائي جيڪا منهنجي ليکي ۾ ۾ هاڻي توکي لک يا پائي آهي ڪونه ڪو هينئر ڪو آئون ڪٿان ڏيان توکي پوء مون کي خيال ۾ آيو واهه مون چئي اها ڳالهه هاڻ اها مون کي اڃا تائين ياد آهي ننڍڙو هوس صفا ڦٽيون چونڊي چونڊي ٻارڙا ايندا هئاسون پوء وري وڪڻندا هئاسون دڪان دڪان منهنجي ناني جو پنهنجو هاڻي ان دڪان تي مون وکيو هاڻي اها ڳالهه مطلب ته الله هي نعمتون هي کائي پيو پيئي پيو دڪان مان اها ياد ئي ڪونهي ملان کي ۽ پنهنجو ويٺو پنهنجو ياد ڪري پنهنجو هڪڙي پائي جيڪا آهي منهنجو ليکو منهنجو پورو ڪري ڏي مون کي نه ان کي ٿو چوان ته هاڻي اهو ٿيو لڇڻ مطلب اسان جهڙا مطلب جيڪي ماڻهو آهن ته ڀائيندا آهن اسان هيڏا ڪم ڪري ڇڏيا هي ڪري ڇڏيا پر الله تعالا اسانکي انهي جي ڪري اسانکي جنت ۾ موڪلي ڪي نه پنهنجي فضل سان فضل سان وري ڪي پوء جيئن سائين به اسان کي سيکاري ڇڏيو سائين سائين شاهه عبداللطيف ڀٽائي رحمت الله عليه ته يا الله ڇا چئبو آهي عدل عدل ڇٽان آء نه ڪو ڦيرو ڪج فضل جو عدل ۽ فضل جي تمام وڏي اهميت آهي لفظن جي بهرحال هن ماڻهو جو ڪم جيڪو آهي سو اهو ته سراب اعمال ان جا سڀ چٽ. هاڻ ٻيو ان جو مثال توهان کي آئون ڏيان. ڪي ماڻهو ويچارا فلنٿراپسٽ آهن، سٺا ماڻهو آهن، ڀلا ماڻهو آهن ته ڀئي چون تمام سٺا ڪم ڪيائون زندگي ۾ هي ڪيائون هو ڪيائون پر هو الله کي مڃين ڪون. سمجهو اٿيسٽ آهن يا فلاڻا آهن سيڪيولر آهن يا هي آهن هو آهن چئي ٿا اسان کي جنت بنت هي اسان کي ڪون کپي ٿي يا اسان کي پسند ئي ڪونهي يا ڳالهه ئي خيال ئي اسان کي وڻي ڪون ٿو صفا ٺپ ۽ اسين مڃيون ئي ڪونه ٿا ته ڪو آهي ڪو جنت ڪو جنت ڪو وري ماڻهو اٿندو ڪو ڇا ڪندو پوء هاڻ اسان وري چڱا ڪم ڪريون ٿا پوء ماڻهو ٻيا اچن ٿا وري مون کان پڇندا آهن ڪڏهن ڪڏهن آئون ته هاڻي ڪو مفتي وفتي ڪونه آهيان پر چئي اٿئي هو فلاڻو ماڻهو هي اهڙو ڀلو ماڻهو هي ڳالهه هو ڳالهه مون چيو هاڻي ڀلو ماڻهو آهي ته الحمد لله هن جو نيڪ نامي هتي هلي ٿي جيڪي چڱا ڪم ڪيائين تنهن جو بدلو هن کي هت ملي ٿو هن کي ڏوڪڙ ملن ٿا پئسا ملن ٿا هن کي نالو هن جو مشهور ٿئي ٿو چون سائين واهه واهه فلاڻو فلاڻو پر جڏهن آخرت کي هن جو مڃيو ئي ڪونه هو، هن کي آخرت جو ڪو آسرو ئي ڪونه هو، الله تعاليٰ کي مڃيو ئي ڪونه ٿي ته پوء هاڻ هن جو ڪهڙو آخرت ۾ ڪو هن جو ڪو آهي ڪونه ڪو پنهنجو حصو، هن جو نصيب ڪو آهي ڪونه آخرت منجهه. اهو ڄڻ الله تعاليٰ قرآن شريف ۾ هي ڳالهه ٻڌائي ڇڏي آهي ڪيترا دفعا ته هن جو ڪهڙو ڪو حساب ڪونهي ڀلي چڱا ڪم ڪندو هجي، اعمالهم اعمالهم هتي معنيٰ اهي اعمال آهن جيڪي چڱا بظاهر چڱا سٺا آهن ڀلي مطلب ته ماڻهن کي ڪم اچن ٿا، پر هاڻ پوء اهو جڏهن هن آسرو رکيو ئي ڪونه ڪو ان جي عيوض جو آخرت ۾ هن ڀانيو جيڪو ڪجهه ملي ملي مون کي هتي ئي ملي هتي هن کي مليو جيڪو ملڻو هو ان کي نالو مليو ان کي مشهوري ٿي ان جي تعريف ٿي ان جي ڳالهيون ماڻهو وڏا وڏا ليڪچر ڪيائون ان جون ميٽنگون ڪيائون ان جو هي ڪيائون هو ڪيائون پر چئون هاڻ ٺيڪ آهي الله تعالا وٽ هن جو ڪو حصو ڪونهي ڪو الله تعالا وٽ ڪهڙو حصو آهي هاڻي ان کان اڳ ۾ ٿا هلون والله سريع الحساب الله تعاليٰ ليکي ڪرڻ جو ڀلو آهي تڪڙو آهي تمام حساب ڪرڻ جو تمام ليکو ان جو تڪڙو آهي بس مطلب ته جيئن هي ڪمپيوٽر ۾ هاڻي ڪيو ٿا ائين ڪري ٽڪ ٽڪ ٽڪ ڪيو بس سڀ جو حساب اچي ٿو وڃي هليو تيئن الله تعاليٰ ان کان وڌيڪ تڪڙو آهي ڇو ته هي ته هيومن هينڊ آهي هيومن مائنڊ آهي جنهن هي حساب هاڻي ٺاهيو آهي ڪمپيوٽر وارو اهو اسان ڏٺوسون پهرين مشينون آيون اهي جيڪو ڪائونٽنگ واريون هو اسان جي ان ۾ ايگريڪلچر ڪاليج منجهه پوء اسان جي ليبارٽري ۾ مائٽ مٽ به هوندا دوست احباب هوندا ته اسين ٻار هئاسون تڏهن اسڪول ۾ اڃا پنهنجو ففٽيز جي ڳالهه آهي ته هو ان کي مشينري هڪڙي ملندي پوء ان کي ٽڪ ٽڪ ڪري ٽڪ ٽڪ ڪري ڪري ته يڪدم حساب اچي ويندو هليو چي هاڻي سائين ته وري وڏي مشين ٿي وئي آهي هاڻي پوء وري ان کان پوء ڪمپيوٽر ٿيا هي ٿيا هو ٿيا پر بهرحال اهو ڇا چئبو هو ان کي ڪهڙي مشين چئبو هو بهرحال پوء الله تعاليٰ ان کان وڌيڪ تڪڙو آهي بس حساب يڪدم فورن الله ٿيو وڃي هليو هاڻي اها ٿي پهرين آيت جيڪا اوڻيتاليهه هئي هاڻي اچي ٿي آيت او ڪظلمات جو ٻيو مثال ٻيو مثال وري اهو آهي هي هڪڙو رڃ رڻ پٽ جو مثال هو هاڻ وري بحر جو يعني جڏهن بر ٿئي ته بحر ٻئي ڳالهيون هاڻي سورت بقر ۾ جيڪي اهڙي قسم جا ٻه مثال هئا شروع شروع منجهه سورت بقر ۾ ڄڻ منافقن جي جي ڳالهه هئي پنهنجو آيت نمبر ڪهڙي هئي سورهين سترهين ان ۾ جي اچي پيو ڳالهه ان کان پوء مثلهم ڪمثل الذي جو سترهين آيت مثلهم ڪمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله

لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله علي ڪل شيء قدير هاڻ اهو ڄڻ ٻه آيتون هيون پنهنجي هن منجه سورت بقر منجه سترهين کان وٺي ويهين تائين يا ٻه ٽي ڪيتريون ٿي وينديون اهي آيتون هيون ان ۾ ٻه مثال هئا ڄڻ منافقن جي هن جا هاڻي هتي به هي ٻه مثال جيڪي آهن مختلف قسم جي ڪافرن جا آهن پهريان ۾ اهي جيڪي چڱائي جو آسرو رکن ٿا پر هنن جا ڪم جيڪي آهن سي بظاهر سٺا آهن پر الله کي قبول نه آهن مطلب ته ان ڪري جيڪا به ڳالهه هجي هاڻي هن ٻيو مثال جيڪو آهي او ڪظلمات في بحر هاڻي پهريون رڃ پٽ جو ۽ ٻيو جيڪو آهي سو بحر جو بر جو سمنڊ جو پاڻي جو درياء جو او ڪظلمات في بحر آهي به ظلم يعني ظلمات آهي يعني انڌيرو آهي ۽ آهي بحر بحر منجه پاڻي پاڻي وانگر ڏسو سمجهو ته پاڻي ۾ ٻيڙو وڃي پيو ۽ اونداهي لڳي پئي آهي رات به آهي اونداهي پاڻي به آهي اونداهو پنهنجو او ڪظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ان منجه

هي جيڪو جنهن کي ڇا چئبو آهي لهر چئبو آهي يا ڇا چئبو آهي جيڪو به ويوز آهن موج من فوق موج من فوق هي سحاب ان جي مٿان وري ڪارا ڪڪر ڪڪر مٿي به ڪارا آسمان تي جيڪو آهي سو سحاب سحاب معني ڪڪر جيڪي آهن سي به گهنگهور گهٽا جنهن کي چئبو آهي ان تمام گهاٽي قسم جي ڪاراهاڻ ڇانئجي ويندي هينئر ڪلهه مون ڏٺو سڄو آسمان ۾ ڏينهن ڏٺي جو مطلب ڪارو ٿي ويو سڄو

هن جو هٿ ڪير ڏسندو جو چئي ته ڀئي مون کي بچائي. هڪڙو ته مطلب اهو مفهوم ٿيو لم يڪد يراها تنهنجو لم يڪد يراها جو نه ڪير ڪو ڏسي ڪونه سگهندو جو هن کي وڃي وڃي هن کي بچائي مطلب اهو مسئلو ٿيو هن جو ڪافر جو هن جي اعمال جو ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور جنهن کي الله تعالي نور نه ٿو ڏئي تنهن کي تنهن لاء نور آهي ڪونه ڪو هدايت جنهن کي الله تعالي نه ڏني

هاڻي مون کي ياد ڪونه ايندو الائي ايندو ڪونه پر ان ۾ چئي ٿو مون کي ٻڌي قابو ڪري پنهنجو ۽ وجهي کڻي کوهه ۾ هاڻي مون کي چئي ٿو پانڌ نه پسائجانء پنهنجو پاڻيء منجهه مون کي اڇلي ٿو هٿ پير به منهنجا ٻڌي ڇڏيا اٿس هاڻي چئي ٿو پانڌ پسائجانء متان متان پانڌ پسايو اٿئي هاڻي آئون ڪيئن مطلب آهيان پاڻيء منجهه مٿان هٿ پير ٻڌا پيا آهن هاڻي ڇا ڪريان مطلب اهو سچويشن ٿئي ٿو مومن مومن جو جو ان تي پابنديون جيڪي آهن هو انهن تي انهن کي رهڻو آهي پر اهو الله تعالي جي طرفان توفيق ٿئي ٿي الله تعالي جي طرفان اجازت ٿئي ٿي انهن کي هدايت ٿئي ٿي تڏهن هن کي هدايت ملي ٿي ۽ اهو انهي تي وهاري ٿو پوء هاڻي پاڻ ڄاڻو پوء الله تي ڀلي ميار ڪندا وتجو پر هاڻي جيڪڏهن پوء پوء اهو سورت والضحي يا سورت الليل يا ڪهڙي رسول الله صلي الله عليه وسلم اها ٻڌائي پئي ته پوء ماڻهن چيو سائين پوء اسان جو ڪهڙو حال ٿيندو پوء اسان جو ڪهڙو ڏوهه آهي هن ۾ چئي جيڪو چڱو ڪم پيا ڪريو ان تي قائم رهو بس مطلب اهو مطلب اهو آهي جيڪو ماڻهو چوندو آئون ڪم چڱو ڪم ڪندس ڪونه ڇو جو آئون جهنم ۾ ويندس ئي ويندس منهنجو ته سڀ ته پوء هاڻي تون جهنم ۾ ويندين ئي ويندين جڏهن تو ئي فيصلو ڪري ڇڏيو ته جهنم ۾ ويندين پر جيڪڏهن ماڻهو کي آسرو آهي ته ڀئي آئون جنت ۾ وڃان رب پاڪ مون کي جنت منهنجا قبول ڪري ۽ مون کي هي ڪري ۽ آئون محنت ڪندس مطلب ته ٿورو ڪريان مطلب ته انهي منجهه هٿ پير ڪجهه هڻان ڪجهه عبادت نماز هي هو روزو قرآن هي جيڪو مون کي حڪم احڪام آهن ماڻهن سان چڱائي سان هلڻ هي ڪرڻ هو ڪرڻ سڀ ڳالهيون عبادت الله جي ۽ حقوق العباد ۽ حقوق الله سڀئي آئون پورا ڪريان ته من الله تعالي مون کي مون تي راضي ٿئي ۽ پنهنجو مون کي جنت ۾ موڪلي. اهو جيڪر ماڻهوء کي ذهن ۾ آهي ته پوء هاڻ هو مطلب ته هڪڙو سڌي رستي هلي پيو. چڱا ڪم جيڪي آهن سي ڪندا رهو. اهو ڪم آسان آهي توهان جي لاء جنت ۾ وڃڻ جو. الله پنهنجو سورة الليل ۾ فرمائي ٿو.

ڏي ٿو، جواد آهي، سخي آهي، ڏيڻ وٺڻ جو هي هُو ته انهي جي لاء آسان ڪري ڇڏينداسون اسان جنت جو رستو آسان انهي جي لاء آهي ۽ جيڪو جيڪو الله تعالي سان بغاوت ڪري ٿو استغنا ڪري ٿو ۽ جيڪو قرآن کي نٿو مڃي دين کي نٿو مڃي ۽ جيڪو بخيل آهي هي آهي سو انهي جي لاء جهنم جو رستو آسان الله تعاليٰ چئي ٿو سورت الليل ۾ جهنم جو رستو آسان ڪري ڇڏيوسون هاڻي اهو ڄڻ مطلب آهي ڀئي توهان جي مرضي آهي توهان چئو ڏوهه ڏيو الله تي ڀئي ٺيڪ آهي مونکي موڪليندو آئون ڇا لاء ڪريان الله جو ڏوهه آهي پوء هاڻي ڀلي الله جو هجي ڏوهه پوء هاڻي توهان پنهنجي ڀلي معتبر ٿيو ويٺا هجو تخت تي پنهنجي هٺ وڏائي جي پر جيڪڏهن چئو ٿا ڀئي الله هڪڙو رسول موڪليو آهي هڪڙو اصلاح جي لاء هڪڙو طريقو رب ڏسيو آهي، هيئن ڪرڻو آهي، هيئن ڪرڻو آهي، اهو اوهين جيڪڏهن ڪندا رهو ته پوء رب پاڪ من راضي ٿي وڃي هليو پنهنجو توهان کي جنت ۾ موڪلي مطلب ته هن جي مرضي آهي موڪلي نه موڪلي الله پنهنجو بخشڻ وارو اسان کي به بخشي توهان کي به بخشي سڀني کي بخشي پر اها ڳالهه ٿي ڄڻ اهڙي نموني جي هاڻي هاڻ هي ٿي ويون اڻيتاليهه ۽ چاليهه آيت ايتريون ٿي ويون هاڻي ايڪيتاليهه آيت کان وٺي چوئيتاليهه آيت تائين الله تعاليٰ جا جيڪي قدرت جا ڪمال آهن جيڪي الله تعاليٰ ٺاهيو آهي زمين آسمان ان ڏانهن اشارو ڪري الله تعاليٰ پڇي ٿو سوال ڪري ٿو سوال الم تر ڇا توهان ڏٺو نه؟ ڇا توهان ناهي ڏٺو؟ يعني ڏسو منهنجي قدرت جا ڪمال ڏسو، مطلب ته جيڪو مون ڪيو آهي سو ڏٺو، ڇا ڏٺو؟ هي آسمان آهي، زمين آهي، هي ڇا ڪهڙي ڳالهه آهي؟ مطلب ته انهي ۾ قدرت واري جو جو جيڪي ڪم آهن سي توهان ڏٺا آهن ڪونه ڏٺا آهن؟ ته ڇا مون ڪيو آهي؟ اهو ڄڻ هن سان واسطو ٿو رکي ته ڀئي مون هدايت اهڙي نموني سان ڏني آهي، اهڙي نموني سان زمين آسمان آئون اهڙي نموني سان هلايان ٿو ۽ اهڙي نموني سان منهنجو قدرت آهي سڄي ڳالهه تي هاڻي توهان اهو ڏٺو آهي؟ هاڻي فرمائي ٿو الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات توهان کان آئون مطلب توقع رکان ٿو توهين منهنجي عبادت ڪندؤ جو آسمان زمين سڄي عبادت ڪري ٿو منهنجي جيڪي به آهي آسمان ۾ توهان ڏٺو ڪونهي فرمائي ٿو ته الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض تسبيح ڪري ٿو هن جي لاء هن جي تسبيح ڪري ٿو جيڪو آسمان ۾ آهي جيڪو زمين ۾ آهي يعني جيڪا مخلوق آهي خود زمين آسمان پنهنجي ڪن ٿا عبادت پر زمين آسمان ۾ جيڪي ڪجهه آهي سو سڀ الله تعالي جي عبادت ڪري ٿو ان جي تسبيح ڪري ٿو ان جي گلوريفڪيشن ته سبح سبح جي معنيٰ اها آهي ترڻ جي معنيٰ ۾ تري پيو معنيٰ هلي پيو ان نموني سان جهڙي نموني سان الله هن کي حڪم ڪيو آهي هلڻ جو جو سج پنهنجي نموني سان هلي ٿو اها هن جي تسبيح آهي جو هو هن جي حڪم جي انحرافي ڪونه ٿو ڪري ايئن ڪونه ٿو چئي يا الله هاڻ آئون ڪونه ٿو مڃان تنهنجو حڪم ۽ آئون وڃان ٿو هليو. انسان کي اها اختيار آهي ته هو ڪنهن کي مڃي ڪنهن کي نه مڃي سندس مرضي آهي پر چنڊ سج چنڊ وڻ ٽڻ اهي جيڪي آهن انهن جي لاء جيڪو الله تعالي قانون ٺاهي ڇڏيو آهي اهو هن تي هلڻ جي لاء مجبور آهي هي جيڪا مطلب ته اختياري ڪونهي ان جي اختيار ۾ ناهي انسان جو جيڪو ڪم آهي سو اختياري آهي مڃي نه مڃي پر ٻيو ٻيا سسٽم آهن انسان جا خود جا هي اک آهي پيٽ آهي، هي نڪ آهي، هي ڪن آهي، هي هٿ آهن، هي پير آهن، مطلب کاوان ٿو پيان ٿو، هي ڪو هضم ٿئي ٿو، نٿو ٿئي، اهو جيڪو آهي سو منهنجي هٿ اختيار ۾ ڪونهي ته آئون ڏسان ئي چڱي طرح ڪي منهنجو هٿ جيڪو آهي سو هيئن هلي اهو الله تعاليٰ جي هٿ ۾ آهي، الله تعاليٰ جي اختيار ۾ آهي، اهو منهنجي اختيار ۾ ناهي، پر پوء آئون گناهگار جي طرف وڃان يا آئون ثواب جي طرف وڃان، مسجد ۾ وڃان يا پنهنجو وڃي بزارون گهمان يا وڃي فلان ڪريان يا هيئن ڪريان، پير منهنجا جيڪي آهن سي جيڏانهن به چوان پيرن کي چوان پيو هيڏانهن هلو ته اهي اوڏانهن ئي هلندا، هٿ چوان ته هي بڇڙو ڪم ڪيو، هي سٺو ڪم ڪيو، هي هيئن ڪيو، هو ڪيو، هونئن ڪندا جيئن آئون چونس، منهنجي اک جيڪا آئون چوان اهڙي بڇڙي شيء ڏسان اهڙي سٺي شيء ڏسان، الله تعاليٰ جي قدرت ڏسان، آسمان ڏسان، زمين ڏسان، عبادت وارا ٻانها ڏسان الله تعاليٰ جا اولياء الله کي ڏسان ڇا ڏسان هن اکين سان سٺي چڱائي جي ڳالهه ڏسي سگهجي ٿي بڇڙائي جي ڳالهه ڏسي سگهجي ٿي ته منهنجي اختيار ۾ آهي ته مطلب ته آئون ڇا ڪريان ته ان ۾ جا مطلب ته منهنجو هڪڙو ٿيندو ته ڀئي الم تر ان الله اهو سڀ هر هڪ شيء جيڪا سا تسبيح ڪري ٿي الله تعاليٰ جيڪي آسمان ۾ آهي زمين ۾ والطير صافات هاڻي طير جي ڳالهه ڪيئن ٿي هتي اچي ڇو جو هوڏانهن بر جي ڳالهه ڪيائين ۽ هوڏانهن بحر جي ڳالهه ڪيائين ۽ بر ۽ بحر جي وچ ۾ جيڪو آسمان ۽ زمين جي وچ ۾ جيڪو ڇا آهي جيڪو ماڻهو ته اڏامي ڪونه سگهي بحيثيت يعني پنهنجي پيرن سان ۽ پنهنجو پنهنجو مٿو کڻي مٿي کڻي اڇلي ته هليو وڃي مٿي ائين ته ڪونه ٿي سگهي اهو پکي جيڪو آهي سو وڃي ٿو آسمان ۽ زمين جي وچ ۾ بر ۽ بحر جي وچ ۾ جيڪو آهي سو انسان جو پکي جيڪو آهي سو اڏامي سگهي ٿو ته هاڻ پهرين پکي جي ڳالهه ڪيائين هتي والطير صافات اهي صفن سان بيٺا مطلب ته اڏامندا آهن گهمندا آهن ڦرندا آهن پيا اهي به تسبيح ڪن ٿا الله تعاليٰ جي مطلب ڪل قد علم صلاته و تسبيحه سڀني کي پنهنجي صلات جي پنهنجي پنهنجي عبادت جي هنن کي خبر آهي هاڻي هو پکي جيڪو آهي اسان وانگي عبادت ڪونه ٿو ڪري نماز ڪونه ٿو پڙهي اسان وانگي جو هو بيهي پهرين ائين ڪري مٿي ۽ پوء وري پنهنجو رڪوع ۾ ۾ وڃي وري سجدي ۾ وڃي وري پر هن کي جيڪو الله تعالا جهڙي نموني سان سيکاري آهي علم هو علم جيڪو هن کي ڏنو اٿس ته هيئن منهنجي عبادت ڪر هيئن منهنجي صلات نماز پڙه نماز هن جي به آهي نماز الله تعالا فرمايو لفظ اهو ته هن جي به نماز آهي مطلب نماز نماز فارسي جو لفظ آهي جيڪو اردو سنڌي ۾ استعمال ڪيون ٿا نماز جي معنيٰ صلات جيڪا عربي ۾ ٿو چئجي صلات پر صلات جون مختلف معنائون آهن هڪ صلات جيڪا رسول پاڪ صلعم تي ٿا موڪليون انبيائن تي موڪليون ٿا ته الله اللّٰهم صلّي عليٰ سيدنا محمد وعليٰ آل سيدنا ابراهيم وعليٰ آل ابراهيم اللّٰهم بارڪ لنا ته ان برڪت تون موڪل پنهنجي اها ٿي صل صلات وڃو پر ٻي جيڪا صلات جيڪا اسين پڙهون ٿا پڙهون ٿا معنيٰ جيڪا اٿي بيهي ۽ پنهنجو نماز جو ڪو ادا ڪريون ان کي به صلاة ٿو چئجي ۽ ۽ ٻيو صل نڪتو آهي پنهنجي ٻرڻ ٻرڻ منجهان معنيٰ هيء هڪ تپسيا آهي جيڪا هندي ۾ ٿو چئجي تپسيا تپسيا معنيٰ ٻرڻ ٻرڻ جي معنيٰ تپش تپش منجهان تپش معنيٰ هن ۾ گرمي مطلب ته باهه جيئن آهي باهه باهه ۾ سڙڻ مطلب هي ٿورو ماڻهو محنت ڪري ٿو توجه ڪري ٿو، هو پنهنجي تپسيا ٿو ڪري ان معنيٰ ۾ ان ڪري عبادت ٿو ڪري، انسان پنهنجي عبادت ٿو ڪري، ڍور ڍڳو جيڪي آهن، جانور آهن، پکي آهن، پکڻ آهن، آسمان زمين، وڻ ٽڻ سڀ عبادت ڪن ٿا الله تعاليٰ جي پنهنجي پنهنجي نموني سان، صلاته و تسبيحه، تسبيح معنيٰ Glorification الله تعاليٰ جي عظمت جيڪو الله تعاليٰ جي پاڪائي هو جيڪي آهن سي بيان ٿا ڪن يا ڏيکارين ٿا يا ثابت ٿا ڪن ته الله تعاليٰ پاڪ آهي تنهن جي تسبيح هنن کي سڀ ڪنهن کي هر ڪريئچر جيڪو به آهي زمين آسمان جي وچ ۾ زمين ۾ آسمان ۾ اندر يا ٻاهر جتي ڪٿي جيڪو به آهي ان کي الله تعاليٰ اهو پنهنجو ڏنو آهي تسبيح قد علم صلاته و تسبيحه والله عليم بما يفعلون ۽ جيڪي به ڪن ٿا سٺو ڪي بڇڙو ڪم جيڪي به زمين آسمان جي وچ ۾ جيڪو به ڪريئچر آهي